ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນພວກອົບພະຍົບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຫຼຸດລົງໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳຢູ່ນີ້ ການເຄື່ອນໄຫວຂັ້ນຮາກຫຍ້າທີ່ຢາກຊ່ອຍໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົ້າໃຈພ ວກອົບພະຍົບດີຂຶ້ນ ກໍມີການເຕີບໂຕເລື້ອຍໆ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ June Soh ນັກຂ່າວຂອງ VOA ໄດ້ພົບກັບແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນກຳລັງຊຸກຍູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ One Journey ຫຼື ການເດີນທ າງຄັ້ງໜຶ່ງ Carol Pearson ຈະບັນລະຍາຍເລື່ອງຂອງນາງ ຊຶ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນທ່າມກາງຂອງວິກິດການດ້ານອົບພະຍົບທົ່ວໂລກຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງໄດ້ມີເກືອບເຖິງ 69 ລ້ານຄົນຖືກບັງຄັບໃ ຫ້ໜີອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນໃນທົ່ວໂລກ ກໍແມ່ນ Wendy Chan ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ຢາກເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງມະນຸດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການຫຼົບໜີເປັນໝູ່ໃຫຍ່ສູ່ຟັງ ຊຶ່ງ Wendy Chan ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມຂອງງານ Journey Festival ເວົ້າວ່າ

ທີ່ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດ ຫຼື ຈິດໃຈ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິ່ງທີ່ເປັນແນວດີໆແທ້ໆ ແລະ ນ້ຳສຽງທີ່ເປັນທາງບວກສູ່ຟັງ ນັ້ນກໍເພາະວ່າໃນທ່າມກາງຄວາມຍາກລຳບາກ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຈະສະແ ດງອອກມາໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດກອບກູ້ເອົາກັບຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ຄວາມຫວັງທີ່ພວກອົບພະຍົບໄດ້ຮັບມາ ງານ One Journey Festival ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນເດີ່ນຂອງໂບດແຫ່ງຊາດ National Cathedral ໃນນະຄອນຫຼວ ງວໍຊິງຕັນ ນາງ Chan ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມຂອງລາວ ວານດາ ເບີນິງຕັນ ໄດ້ນຳເອົານັກເຕັ້ນລຳອົບພະຍົບມາຮ່ວມ ເອົານັກດົນຕີ ແລະ ນັກແຕ່ງກາບກອນຈາກທົ່ວປະເທດມາປະກອບສ່ວນ 4,000 ຄົນໄດ້ມາຮ່ວມໃນງານປີກ າຍນີ້ ໃນປີນີ້ ພວກເປັນເຈົ້າພາບທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລ ໄດ້ມີ 200 ອົງການເຂົ້າຮ່ວມ ອັນມີສິນລະປິນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພວກທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານ ລວມທັງພວກບໍລິສັດໃຫຍ່ໆທົ່ວໂລກນຳ ທ່ານນາງ Chan ຄາດວ່າຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົນ

and learn about the refugee stories directly from refugees who are sitting on the other side of the portal who are still living ພວກເຮົາໃຊ້ສະຕູດິໂອຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງດິຈິໂຕຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ປະກອບສ່ວນທັງຫຼາຍ ຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງພວກອົບພະ ຍົບທີ່ນັ່ງຢູ່ອີກຂ້າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນສູນຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ສ່ວນທ່ານ ຊອນ ເບີກ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວກໍເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຫາກໍເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງດິຈິໂຕ ມັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບພວກລູກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງຢູ່ຫັ້ນ ຟັງເລື່ອງກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຜ່ານຜ່າມາ ພວກທ່ານສາມາດທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກເຂົ້າໃຈກາ ນທ້າທາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າມາ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະຊ່ອຍໄດ້ ທ່ານນາງ ແຊນ ເກີດຢູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ໄດ້ມາສະຫະລັດກັບຄອບຄົວຂອງລາວເວລາອາ ຍຸ 12 ປີ ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍກົງກ່ຽວກັບວ່າມັນສຳຄັນສ່ຳໃດໃນການສະໜັບສະໜູນພວກອົບພະຍົບ ເຊິ່ງທ່ານນາງ

ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຄວນຮູ້ວ່າພວກອົບພະຍົບບໍ່ມີທາງເລືອກ ພຽງແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປເກີດຢູ່ຜິດບ່ອນ ແລະ ຜິດເວລາໃນປະຫວັດສາດ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງ ແຊ ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກເມີນເສີຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນາງໄດ້ຮັບລາງວັນຊົມເຊີຍອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ຈາກຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ເຊິ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສຸດຊຶ້ງທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັ ນນັ້ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ One Journey ເປັນຂະບວນການຮາກຫຍ້າທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງ ແຊນ ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທົ່ວໂລກ ຮູ້ສຶກວ່ານາງໄດ້ຖືກຫວຍແຫ່ງຊີວິດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄ ດ້ມາຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຢ່າງສົມບູນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນຖານະເປັນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພອນອັນປະເສີດໃນຊີວິດ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາ ມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສາລີ ຈິດຕະບໍລະວົງ ວີໂອເອ